भगवता विप्रतिषिद्धम् उक्तम् इति मा भूत् कस्यचित् इति परिहारार्थम् चोद्यम् इव कुर्वन् अर्जुन उवाच अपरम् भवतो जन्म परम् जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति अपरम् अर्वाग् वसुदेवगृहे भवतो जन्म परम् पूर्वम् सर्गादौ जन्म उत्पत्तिः विवस्वत आदित्यस्य तत्कथमेतद्विजानीयाम् अविरुद्धार्थतया यः त्वम् एव आदौ प्रोक्तवान् इमम् योगम् स एव त्वम् ఇదానీం మహ్యం ప్రోక్తవాన్ అసి ఇది